ການຄຸ້ມຄອງພາສີເຂດ 5 ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3,963 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2018 ແຕ່ກໍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼຸດລົງຈາກປີ 2017 ຫຼາຍກວ່າ 700 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ຈະມີ ລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສົມເພັດ ສີວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຢືນຢັນວ່າ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີເຂດ 5 ຊຶ່ງມີພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແຂວງວຽ ງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ໄຊສົມບູນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3,963 ຕື້ກີບ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ ລົດລົງຈາກປີ 2017 ກວ່າ 700 ຕື້ກີບກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຖືເປັນເປົ້າໝາຍລາຍຮັບທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ແລະ ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກ ພະນັກງານດ້ານພາສີ ແ ລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນຜູ້ເສຍພາສີອາກອນຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມເພັດ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ຕົວເລກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກປີ 2018 ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກໃນປີຜ່າ ນມາ ກໍເຫັນວ່າມີຄວາມສູງສົມຄວນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງກອງຄຸ້ມຄອງພາສີຫ້າຂອງພວກເຮົາ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງວາງແຜນ ເພື່ອຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດໃນ ສົກປີ 2018 ນີ້ ແຕ່ທັງນັ້ນທັງນີ້ ມັນກະຮຽກຮ້ອງມາເຖິງຜູ້ປະກອບການ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຄ້າຂາຍນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຜ່ານແດນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນ ກໍຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຍົກສະຕິສູງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫຼື ລ ະບຽບການນຳກັນ ສຳລັບແຜນການງົບປະມານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃນສົກປີ 2018 ຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ລົງມະຕິ ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງກາ ນ ເມື່ອວັນທີ 17 ພະຈິກ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ໃນມູນຄ່າ 25,452 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 17.02 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື GDP ແລະ ຈະຕ້ອງຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ບໍ່ເກີນ 32,000 809 ຕື້ກີບ ຄິດເ ປັນ 21.94 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ດ້ວຍໃນເວລາດຽວກັນ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 7,357 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 4.92 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າລວມ 149,471 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 18,100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫາກແຕ່ວ່າ ໃນແຜນການປີ 2017 ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າ ລັດຖະບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານໃນມູນຄ່າລວມ 8,019 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 6.18 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໂດຍມີລາຍຈ່າຍພາກລັດໃນມູນຄ່າ 31,508 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 97.24 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ຫາກແຕ່ວ່າລາຍຈ່າຍດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງບໍ່ລວມເຖິງໜີ້ສິນທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຊຳລະຄືນໃນທ້າຍປີ 2017 ແຕ່ຢ່າງໃດ ໝາຍຄວາມວ່າລັ ດຖະບານລາວຍັງຕ້ອງຈັດຫາງົບປະມານອີກເຖິງ 6,216 ຕື້ກີບ ເພື່ອຊຳລະເງິນກູ້ ແລະ ພັນທະບັດທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານຕົວຈິງເຖິງ 10.97 ເປີເຊັນຂອງ GDP ນັ້ນເອງ ທາງດ້ານທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ກໍຍອມຮັບວ່າລັດຖະບານລາວຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 95 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ 2017 ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 96.65 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ໂດຍລາຍຮັບທີ່ລົດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືຄ່າສຳປະທານໃນພາກທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເໝືອງແຮ່ຄຳຢູ່ພູເບ້ຍ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ໃ ນແຂວງໄຊສົມບູນນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຜະເຊີນກັບສະພາວະຂາດທຶນລວມກັນເກີນກວ່າ 200 ຕື້ກີບອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA